ປະເທດລາວມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ແຕ່ຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານລາຍໄດ້ ແລະ ການສຶກສາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຍັງມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ ສະພາບການນີ້ເມື່ອບວກໃສ່ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ທີ່ນັບມື້ນັບຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ພາກັນດີ້ນຮົນໄປຫາເງິນ ຫຼືຍອມສ່ຽງໄພໄປຊອກ ຫາເສັ້ນທາງສ້າງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ໄທ ແລະ ຈີນ ທີ່ມີເສດຖະກິດດີກວ່າ ໃນການໄປແບບບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງຂອງນາຍຈ້າງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຕົນຈະແຕ່ງງານນຳຢູ່ປະເທດປາຍທາງນັ້ນພໍປານໃດ ຫຼາຍໆຄົນມັກ ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ເພາະການໄປນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເປັນນາຍໜ້າ ທີ່ມີຂໍ້ມູນຢ່າງຈຳກັດ ຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງປານໃດ ດັ່ງທີ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງອະທິບາຍເຖິງວິທີການທີ່ນາຍໜ້າໃຊ້ໃນກ ານຊອກເອົາແມ່ຍິງລາວໄປຈີນ ໂດຍຜ່ານການແຕ່ງງານວ່າ ສົ່ງຮູບລາວມາໃຫ້ແດ່ ມີແຕ່ສົ່ງຮູບລາວມາ ແລ້ວກະຈະເກັບສຳມະໂນຄົວ ແລ້ວກະນັດເຂົ້າເບິ່ງໂຕ ແລ້ວກະມີແຕ່ນັ້ນແຫຼະໂລດ ເພາະວ່າໂຕນີ້ເ ຮົາເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເດ້ ຜູ້ກ່ຽວເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າ ສຳລັບຜູ້ເປັນນາຍໜ້າ ກໍຈະໄດ້ຄ່າຈ້າງປະມານ 30 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນ ຫຼື ປະມານ 30% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຢູ່ຕົ້ນທາງ ສ່ວນພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງຍິງສາວ ກໍຈະ ໄດ້ຄ່າດອງປະມານ 60 ລ້ານ ຫາ 70 ລ້ານກີບ ຖ້າຫາກລູກສາວຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກເລືອກເອົາ ດັ່ງທີ່ຜູ້ກ່ຽວອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ ຄັນຖ້າຜ່ານແບບນັ້ນໄດ້ນີ້ ປະມານ 60 ຫາ 70 ເນາະ ເພາະເວລາຮູບກັບໂຕຈິງຈະບໍ່ ຢ້ານ ເຂົາເສຍເວລາ ສົ່ງຮູບໄປປັ໊ບ ໂອເຄ ສ່ວນຫຼາຍມັນກໍບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາດອກ ດຽວສົ່ງໄປເພິ່ນກໍໄດ້ ແລ້ວກໍໃຫ້ນັດເຂົ້າໄປເບິ່ງມື້ໃດ ແລ້ວກໍເບິ່ງ ແລ້ວກໍ ເຂົ້າກິນນ້ຳກັນ ແລ້ວເຂົາວ່າ ໂອເຄ ເອົາຊິ ແລ້ວກໍແມ່ນເຂົ າປະກອບດຳເນີນ ແລ່ນເອກະສານໃຫ້ຫັ້ນນະ ແລ່ນ ເຂົາຈະແລ່ນວີຊາໃຫ້ກ່ອນ ແລ້ວກະແລ່ນເອກະສານແຕ່ງງານໃຫ້ເນາະ ອາ ເອກະສານແຕ່ງງານອອກແລ້ວ ເຂົາ ວີຊາອອກມື້ໃດປັ໊ບ ກໍຄືເຂົາຈະຈ່າຍໃຫ້ ເບິດເລີຍ ສ່ວນວ່າຜູ້ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຄ້າມະນຸດນັ້ນແມ່ນມີ 2 ກຸ່ມ ກຸ່ມທີ 1 ແມ່ນອາຍຸ 10 ປາຍປີ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ຮອດ 30 ປີ

ທາງດ້ານທ່ານ Jeremy Douglas ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຫ້ອງການກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNODC ປະຈຳຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງ UNODC ເມື່ ອໝໍ່ໆມານີ້ວ່າ ລາຍຮັບຂອງກຸ່ມກໍ່ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດແມ່ນສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າລະດັບການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນບັນດາປະເທດທີ່ຕິດກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມແຕກ ຊຶ່ງໄດ້ພ າໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ອີງຕາມເວັບໄຊຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ບ່ອນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຊອກຫາເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນຢູ່ 2 ເຂດໃຫຍ່ໆ ຄືສະຖານທີ່ບັນເທີງ ເຊັ່ນ ຮ້ານກິນດື່ມຕ່າງໆ ທີ່ມັກຈ້າງຍິງສາວມາຮັບໃຊ້ ຫຼື ບໍລິການແຂກຢູ່ຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍທີ່ທຸກຈົນ ອາໄສຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ສະພາບການທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນກົງກັນກັບບົດລາຍງານການສຳຫຼວດປີ 2023 ກ່ຽວກັບຕົວຜັກດັນໃຫ້ມີການລັກລອບຄ້າມະນຸດ ແລະ ຢ່າງອື່ນ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃກ້ຊາຍແດນຂອງປະເທດເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ ເຜີຍແຜ່ອອກມາເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍ UNODC ທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກລັກລອບຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດແມ່ນມີເຄືອຂ່າຍນັບແຕ່ຂັ້ນຮາກຖານ ໄປຈົນເຖິງຂັ້ນກາງ ຫຼື ສູງ ຢູ່ໃນປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າບັນຫ າເສດຖະກິດຄືຕົວຜັກດັນຫຼັກ ເຮັດໃຫ້ມັນຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ເຖິງແມ່ນຈຳນວນຄົນທຸກຈົນຫຼຸດລົງ 18 ເປີເຊັນໃນປີ 2019 ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າເກືອບຮອດ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງປະຊາກອນລາວແມ່ນມີລາຍຮັບຕ່ຳກວ່າ 1 ໂ ດລາຕໍ່ວັນ ທີ່ເປັນເກນລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຊາດໃນດ້ານຄວາມທຸກຈົນ ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄົນລາວປະມານ 1.3 ລ້ານຄົນອາໄສ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນປີ 2017 ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໄທ ອີງຕາມລາຍງານນີ້ ນອກຈາກນັ້ນ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄຳວ່າ ການຄ້າມະນຸດ ໃນສັງຄົມລາວຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຍັງຕ່ຳ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຂັ້ມງວດຂອງພາກສ່ວນປະຕິບັດກົດໝາຍ ກໍເປັນປັດໄຈທີ່ເອື້ອອຳນວຍເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຂອງ ມັນໃນລາວຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານລາວຈະເອົາການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດອັນໜຶ່ງກໍຕາມ ອີງຕາມການສຳຫຼວດຂອງ UNODC ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກໍໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດປະຈຳປີ 2023 ກ່ຽວກັບລາວວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ລັດຖະບານກໍໄດ້ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປັບປຸງດ້ານຕ່າງໆ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA